۽ انهيء مهل منجهائن هڪ ٽوليء چيو ته اي مديني وارؤ! اوهان لاء هتي ترسڻ جي ڪا جاء ڪانهي، تنهنڪري موٽو. ۽ منجهائن هڪ ٽوليء پيغمبر کان موڪلايو ٿي ۽ چوڻ لڳا ته اسان جا گهر هيڪلا آهن، حالانڪ اهي هيڪلا نه هئا، ڀڄڻ کان سواء ٻيو ڪو ارادو نه هون.